تېمو قاتارلىق دۇنياغا داڭلىق مودا كىيىم سودا ئەپلىرىنىڭمۇ خەتەرلىك ئىكەنلىكى، بۇ ئەپلەرنىڭمۇ شەخسىي سانلىق مەلۇمات توپلاش خەۋپى بارلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان. بۇ ئامېرىكىنىڭ داڭلىق خىتاي ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى تىك توكتىن كېيىن خىتاينىڭ باشقا سودا ئەپلىرىنىڭمۇ خەۋپلىك ئىكەنلىكىنى ئاگاھلاندۇرۇشىدۇر. بۇ دوكلات ئامېرىكىنىڭ مونتانا شتاتى ئۆتكەن جۈمە كۈنى قانۇن ماقۇللاپ، بۇ شتاتتا تىك توك ئەپىنى يۈكلەش قانۇنسىز قىلىنغان ئوخشاش بىر كۈنى ئېلان قىلىندى. ئامېرىكا خىتاي ئىقتىسادىي بىخەتەرلىك كۆزىتىش كومىتېتىنىڭ دوكلاتى خىتاينىڭ مەركىزى سىنگاپوردىكى داڭلىق مودا كىيىم سۇپىسى شىيىننى نۇقتىلىق ئوبيېكت قىلغان دوكلاتتا شىيىننىڭ يۇمشاق دېتالى ئابونتلارنىڭ سانلىق مەلۇماتى ۋە باشقا ئەپلەردىكى پائالىيىتىگە ئائىت ئۇچۇرلارنى ھەمبەھرىلەشنى تەلەپ قىلىدىغانلىقى بۇ شىيىننىڭ مەھسۇلاتلىرىنى ئېتىبار باھادا ياكى ئالاھىدە باھادا سېتىش شەرتى بىلەن ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ئۇچۇرلىرىنى ھەمبەھرىلەشنى تەلەپ قىلىشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن دوكلات يەنە شىيىننىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلىرىنىمۇ ساتىدىغانلىقى ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى مەھسۇلاتلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلىشىنى تەلەپ قىلسىمۇ لېكىن شىيىننىڭ ھېچقانداق دەلىل كۆرسەتمەيدىغانلىقى تەكىتلەنگەن دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە خىتاينىڭ يەنە بىر داڭلىق سودا ئەپ سۇپىسى بولغان تېمونىڭ مەھسۇلات سۈپىتى ۋە ئۇنىڭ پاتېنت ھوقۇقىغا خىلاپلىق قىلىش جەھەتلەردىكى ئەيىبلەشلىرىمۇ ئەندىشە پەيدا قىلماقتىكەن جەنۇبىي خىتاي سەھەر پوچتا گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە نۆۋەتتە شىيىن بىلەن تېمو ئامېرىكىدىكى ئەڭ داڭلىق تور سودا مۇنبەرلىرىنىڭ بىرىگە ئايلانغان بولۇپ

رايوننىڭ سىرتىدىكى دۆلەتلەر بىزنىڭ ئەندىشىمىزنى بىۋاسىتە ئىپادىلىشى ۋە خىتاينى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ مەسئۇلىيەتچان ئەزاسىدەك ھەرىكەت قىلىشقا چاقىرىشى كېرەك، دېگەن. گېرمانىيە دولقۇنلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئون يەتتىنچى ئاپرېل گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالىنا بايربوك خەلقئارا قانۇنغا خىلاپلىق قىلىشقا گېرمانىيەنىڭ خىتاي بىلەن ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مەنپەئەتىمىز بار دەپ كۆز يۇممايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇ، بىز شۇنى ئېنىق ئېيتتىمىز، خەلقئارا قانۇنغا خىلاپلىق قىلىنسا، ياۋروپا كۆرمەسكە سېلىپ تۇرمايدۇ، دېگەن. فرانسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى كېترىن كولونا، بىز دۇنياغا ئېنىق، بىردەك ھالدا ئوخشاش سىگنال بېرىمىز، دەپ كۆرسەتكەن. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېن، ھازىرغىچە بولغان سۆھبەت بىزنىڭ مەيدانىمىزنى تېخىمۇ يېقىنلاشتۇردى، دېگەن. بۇ يىغىن خىتاينىڭ يېقىندا تەيۋەن ئەتراپىدا ئېلىپ بارغان ئۈچ كۈنلۈك ھەربىي مانېۋىرىنىڭ ئارقىسىدىنلا ئۆتكۈزۈلگەن.

روسىيە پىرېزىدېنتىنىڭمۇ ئۇنىڭغا قوشۇلىدىغانلىقىنى ئېيتىشىنىڭ ئارقىسىدىن ئېلىپ بېرىلغان مەلۇم بولۇشىچە لى شاڭفۇ روسىيە پىرېزىدېنتى بىلەن كۆرۈشكەندە ئۇنىڭغا شى جىنپىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇلار ئۆتكەن ئايدا كۆرۈشكەندە ھاسىل قىلغان چۈشىنىشنى تولۇق ئىجرا قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن لېكىن شى جىنپىڭ بىلەن پۇتىن ھاسىل قىلغان بۇ ئورتاق چۈشىنىشنىڭ نېمە ئىكەنلىكى تىلغا ئېلىنمىغان

ئامېرىكىنىڭ ب د ت دا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى لىندا توماس گرىنفېلد يېقىندا خىتاينى ئاگاھلاندۇرۇپ ئەگەر خىتاي روسىيەنى ھالقىلىق ياردەم بىلەن تەمىنلىسە قىزىل سىزىقتىن ئاتلاپ ئۆتكەن ھېسابلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى مەلۇم بولۇشىچە لى شاڭفۇ پۇتىن بىلەن كۆرۈشكەندە يەنە بېيجىڭنىڭ ئىككى ئارمىيە ئوتتۇرىسىدىكى ئىستراتېگىيىلىك ئالاقىنى تېخىمۇ كۈچەيتىپ كۆپ تەرەپلىك ماسلىشىش ۋە ھەمكارلىقنى ئالغا سۈرۈپ، يەر شارى ۋە رايون بىخەتەرلىكى ھەم مۇقىملىقىنى قوغداشقا يېڭى تۆھپە قوشۇشنى خالايدىغانلىقىنى ئېيتقان. لى شاڭفۇنىڭ روسىيە زىيارىتى تۆت كۈن داۋاملىشىدىغان بولۇپ، بۇ ئۇنىڭ ئۆتكەن ئايدا خىتاي دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىغا تەيىنلەنگەندىن بېرىقى تۇنجى چەت ئەل زىيارىتى ھېسابلىنىدۇ. ئاۋسترالىيە يېقىندا خىتاينىڭ داڭلىق ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى تىك توكنى ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىدا ئىشلىتىشنى چەكلىگەن. بۇنىڭ بىلەن ئاۋسترالىيە ئامېرىكىدىن كېيىن خىتاينىڭ مەزكۇر ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىنى بىخەتەرلىك سەۋەبىدىن ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىدا ئىشلىتىشنى چەكلىگەن دۆلەتلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. تىك توك ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ يېقىندا ئۆتكۈزگەن بىر قېتىملىق گۇۋاھلىق يىغىنىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئائىت ئۇچۇرلارنى چەكلەش بىلەنمۇ ئەيىبلىگەن ئىدى. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ چەكلىمە خىتاينىڭ بېيجىڭنى بازا قىلغان ByteDance، يەنى زىجيې تياۋدوڭ ناملىق شىركىتىگە قاراشلىق تىك توكنى ئابونتلارنىڭ شەخسىي ئۇچۇرىنى يىغىپ، سىياسىي مەقسەتتە ئىشلىتىش ئۈچۈن پايدىلىنىشى مۇمكىن دېگەن ئەندىشىنىڭ كۈچىيىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن. خەۋەردە ئاۋسترالىيەنىڭ بۇ قارارى باش مىنىستىر ئانتونى ئالبانېز خىتاي بىلەن مۇناسىۋىتىنى يۇمشىتىشقا تىرىشىۋاتقان بىر ۋاقىتتا، ئۇلار ئوتتۇرىسىدىكى دىپلوماتىك سۈركىلىشنى تېخىمۇ كۈچەيتىشى مۇمكىنلىكى قەيت قىلىنماقتا. ئاۋسترالىيە خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئون ئالتىنچى ئاپرېل بىلدۈرۈشىچە، خىتاينىڭ سابىق دىپلوماتى ۋىكتور گاۋ ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتىنىڭ تىك توكنى چەكلىشىنى ئىرقچىلىق بىلەن ئەيىبلىگەن. ۋىكتور گاۋ ئىلگىرى كۆپ قېتىم خەلقئارا تاراتقۇلاردا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلغانلىقىنى رەت قىلىپ، ئۇنىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى ئاقلاش بىلەن دىققەت قوزغىغان ئىدى. ۋىكتور گاۋ ئاۋسترالىيەدىكى بىر تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، ھۆكۈمەتكە خىتاينىڭ نوپۇسى بىلەن تەھدىت سالغان. ئۇ ھۆكۈمەتنى سىلەر بىر مىليارد تۆت يۈز مىليون خەلق بىلەن دۈشمەنلىشىشنى خالىمايسىلەر دەپ كۆرسەتكەن. ئۇنىڭ قارىشىچە، ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتى خىتايغا تەڭ باراۋەر مۇئامىلە قىلىشى كېرەك ئىكەن. بۇنىڭ ئالدىدا ئاۋسترالىيە مالىيە مىنىستىرى كېتى گالاگېر بۇ قارار دۆلەت خەۋپسىزلىك ئورگانلىرىنىڭ ئۇچۇرى ۋە تەۋسىيەسىگە ئاساسەن چىقىرىلغانلىقى، ئۇنىڭ ھۆكۈمەتكە ئائىت ئۈسكۈنىلەردە ئىشلىتىشى چەكلەنگەنلىكىنى ئېيتقان. مەلۇم بولۇشىچە، TikTok-نىڭ توپلىغان زور شەخسىي ئۇچۇرى ۋە ByteDance-نىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بولغان ئالاقىسى ھۆكۈمەتلەردە خىتاي TikTok-نى پۇقرالىرىغا قارىتا جاسۇسلۇق قورالى سۈپىتىدە ئىشلىتىشى مۇمكىن دېگەن ئەندىشە قوزغىغانىدى.
خىتاينىڭ دۇنياغا داڭلىق كامېرا شىركىتى بولغان خەيكاڭ تېخنولوگىيە گۇرۇھى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا باستۇرۇش ھەرىكەتلىرىگە ھەمكارلاشقانلىقىنى ئىزچىل رەت قىلىپ كەلگەنىدى لېكىن ئامېرىكىدىكى ئايپىۋىئېم ناملىق تور بىخەتەرلىك شىركىتى ئىچكى تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق خەيكاڭ شىركىتىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن ئۇيغۇرلارغا قارشى تۈزگەن توختاملىرىنى بايقىغان ئامېرىكىدىكى ئوكسىيوس تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئايپىۋىئېم تور بىخەتەرلىك شىركىتى خەيكاڭ گۇرۇھىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى خىتاي ساقچى تارماقلىرى بىلەن تۈزگەن بەزى توختاملىرىغا ئېرىشكەن خەۋەردە بۇ توختاملاردىن خەيكاڭ شىركىتىنىڭ ھېچ بولمىغاندا ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلىدىن باشلاپلا ئۆزىنىڭ رايوندىكى ساقچى تارماقلىرى بىلەن تۈزگەن توختاملىرىدا مەسىلە بارلىقىدىن خەۋەردار ئىكەنلىكى مەلۇم بولغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى خەيكاڭ شىركىتىنى باستۇرۇشقا ئىشتىراك قىلغانلىقى سەۋەبلىك قارا تىزىملىككە كىرگۈزگەن شۇنداقلا ئۇنىڭ مەھسۇلاتلىرىنى ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىدا ئىشلىتىشنى چەكلىگەن ئىدى ئوكسىيوسنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئايپىۋىئېم شىركىتىنىڭ ئوكسىيوس تورىنى تەمىنلىگەن ئۇچۇرلاردىن خەيكاڭنىڭ رايوندىكى ساقچى تارماقلىرى بىلەن تۈزگەن توختاملىرىدا ئۇيغۇرلارنىڭ بىر پۈتۈن مىللەت سۈپىتىدە نىشانغا ئېلىنغانلىقى مەلۇم بولغان خەۋەردە سودا توختاملىرىدىن خەيكاڭنىڭ بىخەتەرلىك كامېرالىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى ئاممىۋى سورۇنلارغا ۋە لاگېرلارغا ئورنىتىلغانلىقى خەيكاڭنىڭ كامېرالىرى تارتقان سۈرەتلەر ئۇيغۇرلارنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشىغا سەۋەب بولغانلىقى ئاشكارىلانغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئوكسىيوسنىڭ ئېيتىشىچە ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئۇيغۇر رايونىدىكى شىركەتلەرنىڭ پائالىيىتىگە قارىتا خەلقئارالىق تەقىب كۈچىيىشكە باشلىغاندىن كېيىن خەيكاڭ شىركىتى ۋاشىنگتوندىكى ئادۋوكات شۇنداقلا سابىق جورج بۇش ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇرۇش جىنايەت ئىشلىرىغا مەسئۇل باش ئەلچىسى رىچارد پېررى پروسپېرنى تەكلىپ قىلىپ بىر دوكلات تەييارلاتقان ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئېلان قىلىنغان دوكلاتتا خەيكاڭنىڭ شىنجاڭدىكى بەش قۇرۇلۇش تۈرىدە بىلىپ تۇرۇپ ياكى قەستەن كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشقا قاتناشقانلىقىغا دائىر ھېچقانداق پاكىت بايقالمىغانلىقى تەكىتلەنگەنىكەن
ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئون يەتتىنچى ئاپرېل دوشەنبە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋاملاشماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. نۆۋەتتە ئاڭلاۋاتقىنىڭلار رادىيومىزنىڭ مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشى. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى

ئون تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى ھەممىگە تونۇشلۇق ئالىي بىلىم يۇرتى بولغان خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيغۇر فوتوگراف ئابلىكىم ئەمەتنىڭ ئانا يۇرت تېمىسىدىكى فوتوسۈرەت كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزۈلدى. كۆرگەزمىگە قويۇلغان فوتوسۈرەتلەردە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ تۈرلۈك مەنزىرىسى ئەڭ يارقىن شەكىلدە نامايان قىلىنىپ، بۇ ماكاندىكى گۈزەللىكنىڭ ئۆزگىچە جۇلاسى ھەر ساھە كىشىلىرىنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشتى. داۋام قىلىۋاتقان قىرغىنچىلىق بىلەن روشەن سېلىشتۇرما ھاسىل قىلغان بۇ سۈرەتلەر ئۆز نۆۋىتىدە ئۇيغۇر مەنىۋىيىتىنىڭ دەل مۇشۇ گۈزەللىكنى يىلتىز قىلغان ھالدا ۋايىغا يېتىش جەريانىنى ۋاسىتىلىك ھالدا نامايان قىلدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
زامانىمىزدىكى ئەڭ داڭلىق ئالىي بىلىم يۇرتلىرىدىن بولغان خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئاپرېل ئېيىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئۇدا ئۈچ كۈنلۈك پائالىيەتنى روياپقا چىقاردى. بەزىلەر ئۇيغۇر ھەپتىلىكى دەپ ئاتاش تەكلىپىنى بەرگەن بۇ پائالىيەتلەرنىڭ تۇنجىسى ئون تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى تالانتلىق فوتوگراف ئابلىكىم ئەمەتنىڭ ئانا يۇرت تېمىسىدىكى فوتوسۈرەت كۆرگەزمىسى بىلەن باشلاندى. ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋە خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى قارمىقىدىكى ئاسىيا مەركىزى قاتارلىق ئورۇنلار بىرلىكتە تەشكىللىگەن بۇ كۆرگەزمە پائالىيىتى ئونىنچى ئاپرېل كۈنى باشلانغان بولسىمۇ، بۇ ھەقتىكى رەسمىي ئېچىلىش مۇراسىمى ئون تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى كەچقۇرۇن ئۆتكۈزۈلدى. مۇراسىمدا ئاسىيا مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئېلىزابېت لياۋ ئالدى بىلەن سۆز ئالدى. ئۇ سۆزىدە بۇ قېتىمقى كۆرگەزمە ئارقىلىق تولىمۇ گۈزەل، ئەمما كۈچلۈك بىر رەۋىشتە ئاۋازسىزلارنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىتىش پۇرسىتىنىڭ يارىتىلغانلىقىدىن بەكمۇ خۇرسەن بولغانلىقىنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە، ئابلىكىم ئەمەتنىڭ ئون بەش يىللىق فوتو سۈرەتچىلىك ھاياتىنىڭ ئەڭ سەمەرىلىك ئۇتۇقلىرى بولغان بۇ ئەسەرلەردە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ، ھەمدە ئۇ جايدىكى خەلقلەرنىڭ كۆپ قاتلاملىق گۈزەللىك ئىدىيەسىنىڭ ئەڭ مۇكەممەل نامايان بولغانلىقىنى ئەسكەرتتى. بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشقا يېقىندىن ياردەم بەرگەن كىشىلەرنىڭ بىرى، خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇئاۋىن ئىلمىي مۇدىرى مارك ئېللىيوت بۇ ھەقتە قىلغان سۆزىدە بۇنىڭ ئاددىيلا بىر قېتىملىق كۆرگەزمە ئەمەسلىكىنى ئەسكەرتتى. ئۇ ئۆزى تەربىيەلەپ چىققان رايان سام، دېيۋىد بروفى قاتارلىق بىر تۈركۈم مۇنەۋۋەر ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۇيغۇرشۇناسلىق ساھەسىدىكى ئۇتۇقلىرىنى ئەسلەپ ئۆتۈش بىلەن بىرگە، ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن باشلاپ ھارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيغۇر تىلى دەرسىنىڭ ئېچىلىشىغا دائىر ئەھۋاللارنى تىلغا ئالدى. شۇ قاتاردا ئۆزىنىڭ بۇنىڭدىن قىرىق يىل ئاۋۋال، يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئۈچىنچى يىلى تۇنجى قېتىم ئۇيغۇر دىيارىغا بارغاندىكى تەسىراتىنى ئەسلەپ، شۇ ۋاقىتتا ئۆزى كۆرگەن خەلق، يېگەن تاماق، نەزىرىگە چۈشكەن بىنالار، يەرلىك تىل دېگەنلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ خىتايدىن پۈتۈنلەي پەرقلىق ئىكەنلىكىنى، بۇ خىل تۈپلۈك پەرقنىڭ بۈگۈنكى كۆرگەزمىدە يەنە بىر قېتىم نامايان بولغانلىقىنى، ھالبۇكى بۇ خىل ئۆزگىچە گۈزەللىكنىڭ بۈگۈنكى كۈندە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كونتروللۇقىدا بىر-بىرلەپ يوقىلىۋاتقانلىقىنى ئەپسۇسلۇق ئىچىدە تىلغا ئېلىپ، بۇ كۆرگەزمە ئۆتمۈشكە ئۇلىنىش، ھازىرقى قاباھەتنى ئېتىراپ قىلىش، شۇنىڭدەك كەلگۈسىگە بولغان ئىزگى تىلەكلەر ھەققىدىكى ئۈمىدلەرنى پەيدا قىلىشقا ۋاسىتە بولىدۇ، دېدى. ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ رەئىسى، دورىگەرلىك ئىلمى ئالىمى رىشات ئابباسمۇ شۇ قاتاردا سۆز ئېلىپ، ھارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى ھەر جەھەتتىن قوللىغانلىقىغا ئۆز تەشەككۈرىنى بىلدۈردى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، خىتاي ھۆكۈمىتى قىرغىنچىلىقنى داۋام قىلدۇرۇپ، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى سادىر قىلىش جەريانىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى خىتايغا يات بولغان بارچە شەيئىلەرنى يوق قىلىۋاتقاندا، ئۇيغۇر دىيارىنىڭ يېگانە گۈزەللىكىنى نامايان قىلىدىغان بۇ سۈرەتلەرنىڭ قىممىتى تېخىمۇ يۈكسىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. تەكىتلەپ، خىتاي بىزنى يوقىتىمەن دەۋاتىدۇ، ئەمما بۇ گۈزەللىك شەرقىي تۈركىستاندىكى خەلقنىڭ خاتىرىسىدە ئەبەدىي داۋام قىلىدۇ، دېدى. ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىرمۇ شۇ قاتاردا سۆز ئېلىپ، شۇ قەدەر گۈزەل مەنزىرىلەرنىڭ ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قىرغىنچىلىق قىلمىشلىرىغا جۆر بولغان ھالدا بىر-بىرلەپ كۆزدىن يۈتۈشكە باشلىغانلىقىنى، بۇنداق ئەھۋالدا ھەر بىر ئىنساننىڭ بۇ خىل گۈزەللىكنى قوغداش مەجبۇرىيىتى بارلىقىنى تەكىتلىدى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ خىل ھىمايىگەرلىكنىڭ ئۆز نۆۋىتىدە خىتاينىڭ زۇلۇملىرىغا قارشىلىق كۆرسىتىش بولىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى. نۇتۇق باسقۇچىدىن كېيىن ئابلىكىم ئەمەتنىڭ دوستلىرى، ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى قاتارلىقلار ئۆزلىرىنىڭ بۇ قېتىمقى پائالىيەتكە ئاتاپ ئېلىپ كەلگەن تۈرلۈك سوۋغاتلىرىنى تەقدىم قىلىش بىلەن بىرگە ئابلىكىم ئەمەتكە دوپپا ۋە تون كىيدۈرگەندە پۈتۈن زالدا ئالقىش ياڭرىدى. We were called Ton, but I guess it's Uyghur Chapan, to give the honor to Ablikim aka. شۇ قاتاردا ئابلىكىم ئەمەتكە سۆز نۆۋىتى بېرىلگەندە ئۇ ھارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سابىق ئاسپىرانتلىرىدىن ئىقتىساد پەنلىرى دوكتورى قەيسەر مىجىتنىڭ تەرجىمانلىقىدا بۇنىڭ ئۆزى ئۈچۈن بەكمۇ ئەھمىيەتلىك بىر كۈن بولغانلىقىنى تەكىتلىدى. ھۆرمەتلىك ئەپەندىلەر، خانىملار! بۈگۈن مەن ئۈچۈن ۋە پۈتۈن ئۇيغۇر خەلقى ئۈچۈن تولىمۇ ئەھمىيەتلىك ۋە خۇشاللىنارلىق بىر كۈن. ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا ۋەتىنىنىڭ گۈزەل تاغ-دەريالىرى، جۇغراپىيەلىك ئەھۋالى، تارىخىي مەدەنىيەت ئىزلىرى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن فوتوسۈرەت ئەسەرلىرىم دۇنيا ئالىي مەكتەپلىرىنىڭ گۈلتاجىسى بولغان خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدا كۆرگەزمە قىلىنىۋاتىدۇ.

بۇ قېتىمقى كۆرگەزمە پائالىيەت زالىغا قاتارسىغا ئېسىلغان سۈرەتلەردىكى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئوخشىمىغان جايلىرىدا تارتىلغان پايانسىز چۆللۈك، ئالتۇن رەڭ توغراقلىق، ياپيېشىل ئېدىرلىق، قارلىق چوققىلار، زۇمرەتتەك كۆللەر، شۇنىڭدەك تارىم ۋادىسىنىڭ كىشى قەلبىنى لەرزىگە سالىدىغان سۈكۈناتلىق گۈزەللىكى زالدىكى زىيارەتچىلەرگە ئۇيغۇر دىيارىنى جانلىق ھالدا ئەسلەتكەن بولسا، يىراق-يېقىندىن كەلگەن نەچچە ئونلىغان ئۇيغۇرنىڭ خۇشچاقچاق ئاۋازى، ئۈستەللەرگە قاتارسىغا تىزىلغان ئۇيغۇرنىڭ ھېيتلىق داستىخىنى،

پائالىيەتنىڭ ئاخىرىدا پىروفېسسور ئېلىزابېت لياۋدىن بۇ قېتىمقى كۆرگەزمە ھەققىدىكى تەسىراتىنى سورىغىنىمىزدا، بۇنىڭدىكى بىر مۇھىم مەقسەتنىڭ ئاۋازسىزلارغا ئاۋاز چىقىرىش پۇرسىتى ئاتا قىلىش ئىكەنلىكىنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە، بۇنىڭ كۆپ قاتلاملىق ئەھمىيەتكە ئىگە بىر پائالىيەت بولغانلىقىنى، شۇ سەۋەبتىن ئاسىيا مەركىزىنىڭ بۇنى ھەر جەھەتتىن قوللىغانلىقىنى بىلدۈردى. شۇنداقلا بۇ گۈزەل مەنزىرىلەر ھازىر ئۇيغۇر خەلقى ئۇچراۋاتقان قاباھەتلىك مەنزىرىنى يەنە بىر قېتىم يادىمىزغا سالىدۇ. شۇ سەۋەبتىن بۇ كۆرگەزمىنى تەشكىللىشىمىز بۇ يىلنىڭ ئىچىدە بىز قىلالىغان ئەڭ ئەھمىيەتلىك ئىشلارنىڭ بىرى بولۇپ قالدى، دېدى. پىروفېسسور ئېلىيوتمۇ بۇنىڭدا ئەكس ئەتكەن گۈزەللىكنىڭ ئىنسانىيەتكە ئورتاق بايلىق ئىكەنلىكىنى، ئۆزىنىڭ مۇشۇنداق بىر كۆرگەزمىنىڭ خارۋاردتا روياپقا چىققانلىقىدىن بەكمۇ پەخىرلەنگەنلىكىنى تەكىتلىگەن.

ئۇنىڭ قارىشىچە، بۇنىڭدىكى ئۆزگىچە ئالاھىدىلىكنىڭ بىرى شۇكى، فوتوسۈرەتچىلىك ئەمەلىيەتتە ھېچقانداق تىل يېزىقنىڭ ياردىمى بولمىغان ئەھۋالدىمۇ ھەر قانداق كىشى ئۆزىگە تېگىشلىك زوق ئالالايدىغان بىر تۈرلۈك سەنئەت. بىزنىڭ ئەمدى ۋەتىنىمىز ئىسمى جىسمىغا لايىق بىر بىباھا ئالتۇن زېمىن. بىزنىڭ ۋەتىنىمىز ئەمدى قۇرغاق، يېرىم قۇرغاق. مۇنداق بىر زېمىن، بۇ يەردە ھۆل يېغىن مىقدارى ناھايىتى كەم، ئۇنداق بولغاندىن كېيىن شۇ بۆلەكچە ئالاھىدە جۇغراپىيلىك مۇھىت سەۋەبىدىن ئوخشىمىغان خىلمۇ خىل مەنزىرىلەر شەكىللەنگەن. لېكىن ئەمدى مانا مۇشۇ فوتوسۈرەت، ئەمدى بۇ فوتوسۈرەتنىڭ بىر ئالاھىدىلىكى، شۇ ھېلىقى جاينى، شۇ مۇھىتنى ئەينەنلىكىنى ئەكس ئەتتۈرىدىچۇ. بۇنى ھېلىقى كۆرگەن ئادەم بۇنى قانداقتۇر بىر ھېلىقى يېزىققا ئوخشاش يانا باشقا نېمىگە ئوخشاش بىر قۇراشتۇرۇۋالغان، يەنە بىر ئۆز ئىچىدىن چىقىرىپ بىرنېمە ياسىۋالغان بىرنېمە دەپ ئويلىمايدۇ بۇنى. قايىل بولىدۇ بۇنىڭغا. مېنىڭ بۇ سۈرەتلىرىم ئەمدى شۇ ھېلىقى بىر خاتىرىلەپ قويۇش ئەمەس، ھېلىقى بۇ فوتو سۈرەتتە نۇرغۇن ھېلىقى تۈرى بارچۇ بۇنىڭ ھېلىقى ئىپادىلەش. مېنىڭ بۇ فوتو سۈرەتلىرىم ھېلىقى بۇ تاغ ۋەتىنىمىزنىڭ گۈزەل تاغ دەريالىرىنى ئاشۇ كۆللىرىنى مەدەنىيەت ئىزنالىرىنى بەدىئىي فوتوسۈرەتنىڭ ھېلىقى مەنزىرە تۈرىدىكى بەدىئىي ۋاسىتە بىلەن ئىپادىلىگەن. بۇ كىشىلەر بۇ سۈرەتلەرنى كۆرگەندىن كېيىن سۈرەتتىكى ھېلىقى شۇ جۇغراپىيىلىك ئۇچۇر، تارىخىي ئۇچۇرلارغا ئىگە بولۇپ قالماستىن، ئاندىن ئەڭ مۇھىمى بۇ يەردە شۇ سۈرەتلەردىن بەدىئىي ھۇزۇر ئالىدۇ. بۇ قېتىمقى كۆرگەزمىگە ئۇلىشىپلا ئۆتكۈزۈلگەن ئىككىنچى پائالىيەت ئۇيغۇرلارنى ۋە ئۇيغۇرلارغا خاس مەدەنىيەتنى ساقلاپ قېلىش تېمىسىدىكى مۇھاكىمە يىغىنى بولۇپ، ئون بەشىنچى ئاپرېل كۈنىگە ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئىدى. مۆھتەرەم ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا بۇ ھەقتە داۋاملىق مەلۇمات بېرىمىز.

ئون ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنىدىن ئېتىبارەن خىتايدىكى ئۈچ كۈنلۈك زىيارىتىنى باشلىغان. ئۇ بۇ زىيارىتىنىڭ ئىككىنچى كۈنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلەن كۆرۈشكەندە ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنى تىلغا ئالغان. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلارنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر. گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالىنا بايېربوك خانىم ئون ئىككىنچى ئاپرېل كۈنى خىتايدىكى ئۈچ كۈنلۈك رەسمىي زىيارىتىنى باشلىغان. ئۇنىڭ بۇ زىيارىتى دەل فرانسىيە پىرېزىدېنتى ماكرون خىتايدا زىيارەتتە بولۇپ مۇخبىرلارغا قىلغان سۆزىدە ياۋروپا ئامېرىكىغا بولغان بېقىندىلىقىنى ئازايتىپ ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ تەيۋەن مەسىلىسىدىكى توقۇنۇشىغا كىرىپ قېلىشتىن ساقلىنىشى كېرەك دېگەن سۆزنى قىپ ئۇزۇن ئۆتمەيلا يۈز بەرگەن بولغاچقا كۈچلۈك دىققەت قوزغىدى ھالبۇكى، گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالىنا بېئېربوك خانىم خىتايدىكى زىيارىتى مەزگىلىدە تەيۋەن مەسىلىسىدە خىتاينى قاتتىق ئاگاھلاندۇرۇپلا قالماي، بەلكى ماكروننىڭ ئەكسىچە، كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى ئۈستىدىمۇ توختالغان. ئۇ ھەتتا بىۋاسىتە ھالدا ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىنى تىلغا ئاغان. گېرمانىيە خەۋەرلىرى تورىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئاننالىنا خانىم خىتايدىكى زىيارىتىنىڭ ئىككىنچى كۈنىدە، يەنى ئون تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ بىلەن ئۆتكۈزگەن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقوق خاتىرىسى ھەققىدە سۆز قىلغان. ئۇ سۆزىدە كەسكىن قىلىپ، خىتايدىكى پۇقرالارنىڭ جەمئىيەتكە ئارىلىشىش دائىرىسى بارغانسېرى تارىيىۋاتىدۇ، كىشىلىك ھوقوقى ئاجىزلاپ مېڭىۋاتىدۇ. ئۇيغۇرلارغا نىسبەتەن بۇنىڭ نېمىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقى كىشىلىك ھوقوق ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ دوكلاتىدا ئېقى ئاق، قارىسى قارا ناھايىتى ئېنىق يېزىلغان، دېگەن. ئاننالىنا خانىمنىڭ سۆزلىرىگە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ رەددىيە بەرگەن. ئۇ، ئۇيغۇر ئېلىنىڭ مەسىلىسىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى ئەمەس، بەلكى زوراۋانلىققا، تېررورلۇققا ۋە بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش مەسىلىسى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن ۋە بۈگۈنكى كۈندە شىنجاڭدا ئىجتىمائىي ۋەزىيەت مۇقىم، ئىقتىساد گۈللەنگەن، مىللەتلەر ئىتتىپاقلاشقان بولۇپ، خەلق تىنچلىق ۋە بەخت ئىچىدە ياشاۋاتىدۇ، دېگەن. چىن گاڭ يەنە خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇقنىڭ چېكىنىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى سۆزگە، ھەر بىر دۆلەتنىڭ ئۆزىگە خاس ئەھۋالى، مەدەنىيەت ۋە تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشى بارلىقىنى نەزەردە تۇتقاندا، دۇنيادا كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە بىردەك ئۆلچەم يوق، دېگەننى ئىلگىرى سۈرمەكچى بولغان. ھالبۇكى، گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بايېربوك بۇنىڭغا رەددىيە بېرىپ، دۇنيادا كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئورتاق ئۆلچىمى بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان ۋە ئۇنىڭغا بېدتې نىزامنامىسى ۋە بېدتې كىشىلىك ھوقۇق ئەھدىنامىسىنى ئەسلىتىپ، بېدتېغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ بۇ ئەھدىنامىلەرگە قول قويغانلىقىنى تەكىتلىگەن. گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالىنا بېئېربوكنىڭ خىتايدىكى زىيارىتى مەزگىلىدە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە كەسكىن پوزىتسىيەسىنى نامايان قىلىشى چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بۇ ھەقتە مەخسۇس بايانات ئېلان قىلدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە، گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى بىۋاسىتە تىلغا ئېلىشى بىزگە ئۈمىد بېرىدىغان ئەھۋال، دېدى.
بېربوك خانىمنىڭ خىتاي زىيارەت جەريانىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئالاھىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشىنى بىز ناھايىتى قىزغىن قارشى ئالىمىز، ناھايىتى خۇرسەن بولدۇق. بىزگە ناھايىتى ئۈمىد بېرىدىغان بىر ئەھۋال. چۈنكى تېخى ئۆتكەن ھەپتە فرانسىيە پىرېزىدېنتى ماكرون خىتاي زىيارەت جەريانىدا بۇ مەسىلىلەرنى تامامەن نەزەردىن ساقىت قىلىپ، پەقەتلەم خىتايغا يالۋاغاندىكىدەك خىتاي بىلەن ناھايىتى كۈچلۈك بىر ھەمكارلىق پوزىتسىيىسىنى ئىپادىلەپ، بىزنى ناھايىتى ئۈمىدسىزلەندۈرگەن. ئەمدى بىر ھەپتىدىن كېيىن گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ خىتايغا ئوچۇق شەكىلدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى مۇھىم كۈنتەرتىپكە تۇتقانلىقىنىڭ ئۆزى ياۋروپا گېرمانىيەنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ بىر موتور ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئەڭ كۈچلۈك دۆلىتى بولۇش سۈپىتى بىلەن بۇ ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە دېمەك ئۇيغۇر مەسىلىسىنى خىتاي ھۆكۈمىتى ئاتلاپ ئۆتۈپ كېتەلمەيدىغانلىقتىن بۇ ھەر قاچان مەيلى ئىقتىسادىي سەۋەب بىلەن بولسۇن ۋە دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلەردە خىتاينىڭ بۇ مەسىلىنى نەزەردىن ساقىت قىلىپ بىر قىسىم دۆلەتلەرنى ئالدىيالىسىمۇ ئەمما دېموكراتىيە كىشىلىك ھوقۇق ئىنسان ھەقلىرى مەسىلىسىدە چىڭ تۇغان دۆلەتلەر رەھبەرلىرىدىن ئاتلاپ ئۆتەپ كېتەلمەيدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.
خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالىنا خانىم بېيجىڭغا مېڭىشتىن ئىلگىرىكى سۆزلىرىدىمۇ خىتاينىڭ تەيۋەن ۋە ئۇكراينىيە مەسىلىسىدىكى پوزىتسىيىسىگە قاتتىق سۆزلەرنى قىلغان بىراق شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، ئۇ خىتاي تەرىپىدىن قىزغىن كۈتۈۋېلىنغان. ئۇ ئون تۆتىنچى ئاپرېل خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىن، شۇ يەر ۋاقتى چۈشتىن كېيىن ئەمەلىي جەھەتتە ئۆزىدىن يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدىغان خىتاي مۇئاۋىن باش مىنىستىرى خەن جېڭ بىلەنمۇ كۆرۈشكەن. ئون بەشىنچى ئاپرېل شەنبە كۈنى ئۇ يەنە خىتاينىڭ تاشقى ئىشلار بويىچە ئەڭ يۇقىرى ئەمەلدارى، يەنى خىتاي كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى تاشقى ئىشلار ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى ۋاڭ يى بىلەنمۇ كۆرۈشكەن. گېرمانىيە خەۋەرلەر تورى بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئاننالېنا خانىمنىڭ بۇنىڭغا قارىماي خىتايغا تەنقىدىي پوزىتسىيەدە بولۇشتىن ۋاز كەچمىگەنلىكىنى ئالاھىدە تىلغا ئالغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا بۇنى ھازىرقى گېرمانىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەزىپىگە ئولتۇرۇشتىن ئاۋۋالقى تەييارلىغان پروتوكولغا سادىق بولغانلىقىنىڭ ئىپادىسى، دەپ باھالىدى.

دۇنيادىكى بولسۇن گېرمانىيەدىكى بولسۇن ۋە ئۇيغۇر جامائىتىدىكى ئىچىدىكى بولسۇن ئىناۋىتىنى ئىشەنچىسىنى ۋە ئىشەنچلىكىنى يۇقىرى كۆتۈرىدىغان بىر ئەھۋال گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئاننالېنا خانىم يەنە تەيۋەن مەسىلىسىدىمۇ ماكروننىڭ ئەكسىچە ئىنتايىن كەسكىن سۆز قىلغان ئۇ خىتاينى تەيۋەن ئارىلىدىكى ھەربىي پائالىيەتلەرنى توختىتىشقا چاقىرغان ئۇ سۆزىدە گېرمانىيە بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ بۇ مەسىلىدىكى مەيدانىنىڭ بىردەكلىكىنى تەكىتلەپ، تەيۋەننىڭ ھازىرقى ھالىتىنىڭ بىر تەرەپلىك، بولۇپمۇ زوراۋانلىق ۋاسىتىسى بىلەن ئۆزگەرتىلىشى بىز ياۋروپالىقلار ئۈچۈن قوبۇل قىلغۇسىز، دېگەن ۋە بۇ رايوندا يۈز بەرگۈسى ھەرقانداق ئۇرۇشنىڭ دۇنيا ئۈچۈن ئاپەت خاراكتېرلىك ئاقىۋىتى بولىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان. ئاننالېنا خانىم خىتاينى ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلغان روسىيەنى ئەيىبلەشكە ۋە ئۇنى بۇ ئۇرۇشنى توختىتىش رولى ئويناشقا دەۋەت قىلغان. ئاننالېنا خانىمنىڭ بۇ قېتىملىق زىيارىتىدىكى كەسكىن پوزىتسىيەلىرى خەلقئارالىق ئاخباراتلارنىڭمۇ ئالقىشىغا ئېرىشكەن بولۇپ، ئۇلار بۇنىڭ فرانسىيە پرېزىدېنتى ماكرون بىلەن روشەن سېلىشتۇرما بولغانلىقىنى دېيىشمەكتە. گېرمانىيەدىكى مېركارتېس خىتاي تەتقىقاتلىرى ئىنستىتۇتىنىڭ تەتقىقاتچىسى باربارا پونگراتېزنىڭ بىزگە دېيىشىچە، گېرمانىيە ھازىر يېڭى دەۋردىكى خىتايغا يارىشا خىتاي سىياسىتى تۇرغۇزۇپ چىقىشقا تىرىشماقتا ئىكەن. ئۇ بىزگە يازغان ئېلخېتىدە مۇنداق دېگەن.
گېرمانىيە ھۆكۈمىتى ھازىر ئۆزىنىڭ خىتاي ھەققىدىكى تۇنجى ستراتېگىيەسىنى تۈزۈپ چىقماقچى. ئۇ سەل كېچىككەن بولسىمۇ، ھازىرقى خىتاينىڭ يەر شارىدىكى يېڭى رولى ۋە ئۇنىڭ گېرمانىيە ۋە ياۋروپاغا كۆرسىتىدىغان تەسىرىنى ئەتراپلىق باھالاش ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتىدۇ. روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشىنىڭ تۈرتكىسىدە گېرمانىيە مەيلى ئىقتىسادىي، تېخنىكا ياكى تەتقىقات ھەمكارلىقى بولسۇن، ھەر جەھەتتە خىتاي سىياسەتلىرىنى كۆزدىن كەچۈرۈشكە باشلىدى.

مۇكەممەل ساقچى دۆلىتى ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى جېفرىي كېين ئون ئىككىنچى ئاپرېل كۈنى سولچىلار تىك توك ۋە دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ساقچى دۆلىتى ناملىق بىر ماقالە ئېلان قىلىپ ئامېرىكىدىكى سولچىلارنىڭ خىتايدىكى مىللەتچىلىك مىللىي كەمسىتىش ۋە زۇلۇمنى كۆرمەيۋاتقانلىقى تىك توكنى چەكلەشكە توسقۇنلۇق قىلىۋاتقانلىقى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتقان جىنايەتلىرىگە سەل قاراۋاتقانلىقى ۋە ئۇنىڭغا زەربە بېرىشتە پاسسىپلىق قىلىۋاتقانلىقىنى تەھلىل قىلغان. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
مۇكەممەل ساقچى دۆلىتى ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى، ئالىي تەتقىقاتچى، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مەسلىھەتچىسى جېفرىي كېين ئون ئىككىنچى ئاپرېل كۈنى سولچىلار تىك توك ۋە دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ساقچى دۆلىتى ناملىق بىر ماقالە ئېلان قىلىپ ئامېرىكىدىكى سولچىلارنىڭ خىتايغا بولغان چۈشەنچىسىدىكى خاتالىقى تىك توكنى چەكلەشكە توسقۇنلۇق قىلىۋاتقانلىقى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتقان ۋە ئاللىقاچان ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ جاكارلانغان جىنايەتلەرگە سەل قاراۋاتقانلىقى ۋە ئۇنىڭغا زەربە بېرىشتە پاسسىپلىق قىلىۋاتقانلىقىنى تەھلىل قىلغان جېفرىي كېين بۇ ماقالىسىدە ئامېرىكىدىكى سولچىلارنىڭ خىتايدىكى مىللەتچىلىك مىللىي كەمسىتىش ۋە زۇلۇمنى كۆرمەيۋاتقانلىقىنى ئەيىبلەيدۇ سولچىلارنىڭ قارىشىچە غەرب دۇنياسىنىڭ جاھانگىرلىك مۇستەملىكىچىلىك قۇللۇق تۈزۈم ۋە ئىرقىي ئايرىمچىلىق تارىخى بار خىتايدا ئۇنداق ئىش بولمىغان چۈنكى ئۇلار ئاقلار ئەمەس

خىتاي بۈگۈنكى كۈندىمۇ مەدەنىيىتى تىلى تارىخى خىتايدىن پەرقلىق بولغان ۋە مۇستەقىللىق ئارزۇسىغا ئىگە بولغان بۇ مىللەتلەرنى باستۇرىدىغان ئىرقچىلىق سىياسىتى يۈرگۈزمەكتە جېفرىي كېين رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە مۇنداق دەيدۇ.
who don't want to talk about human rights in in China. مەن ئامېرىكىدا خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى توغرىلىق سۆزلەشنى خالىمايدىغان سولچىلارنى كۆردۈم. چۈنكى ئۇلار خىتاينى تەنقىدلەشنى ئامېرىكىلىقلار ئەڭ قاچىدىغان ئىرقچىلىق دەپ ئويلايدۇ. ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى دائىم تەنقىدلىيەلمەسلىكىدىكى سەۋەب ھاكىمىيەتنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى سولچىلار. ئۇلار كىشىلىك ھوقۇق بىلەن ئادالەت مەسىلىسىنى خىتاي پۇقرالىرىغا تاڭغىلى بولمايدۇ، بىز ئامېرىكىدىكى ئىرقچىلىق مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈشىمىز كېرەك، باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئىشى مۇھىم ئەمەس، دېيىشىدۇ. مەنچە بۇ بېكىنمىچىلىك ۋە پەقەت بۇرنىنىڭ ئۇچىنىلا كۆرگەنلىك.
خىتاينىڭ داڭلىق ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى تىكتوكنىڭ باش دىرېكتورى جوۋ شوۋزى يىگىرمە ئۈچىنچى مارت كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە گۇۋاھلىق بېرىپ، تىكتوكنىڭ ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكى، ئۇچۇر بىخەتەرلىكى ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پسىخىك ساغلاملىقىغا خەتەر ئېلىپ كېلىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى كەسكىن سوئاللىرىغا دۇچ كەلگەن ئىدى جوۋ شوۋزى تىك توكنىڭ خىتايدىكى باش شىركىتى بايت دانس يەنى دۇيىننىڭ تىك توك ئابونتلىرىنىڭ سانلىق مەلۇمات ئۇچۇرلىرىغا ئېرىشەلەيدىغانلىقىنى قىسمەن ئېتىراپ قىلغان بولسىمۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقى ھەققىدىكى سوئالغا جاۋاب بېرىشتىن ئۆزىنى قاچۇرغان ئىدى جېفرىي كېين بۇ ماقالىسىدە تىك توك دىرېكتورىنىڭ گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىنى چۆرىدىگەن مۇنازىرىلەردە ئوتتۇرىغا چىققان سولچىلارنىڭ تىك توكنى چەكلەشكە دائىر قانۇن سىياسەتلەر خىتاينى كەمسىتكەنلىك قىزىل خىتايدىن ئارتۇقچە قورقۇپ كەتكەنلىك دېگەن گەپلىرىنى تەنقىدلەيدۇ جېفرىي كېين تىك توكنىڭ خىتايدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى يوشۇرۇش ۋە خىتاينىڭ دۆلەت تەشۋىقاتىغا ماسلىشىش قىلمىشلىرىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ بايت دەنس خىتاي ج خ مىنىستىرلىكى بىلەن بىر كېلىشىم تۈزۈپ مەزكۇر مىنىستىرلىكنىڭ تەسىرى ۋە ئىناۋىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە ۋەدە بەردى تىك توك بۇنى ئورۇندىدى يەنى ئۆز سۇپىسىدا ئۇيغۇر كرىزىسىغا دائىر خەۋەرلەر ۋە ئۇلارغا كۆڭۈل بۆلۈش چاقىرىقلىرىنى باستۇرۇپ قويدى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى نيۇ جېرسى شتاتىدىكى ياشلاردىن بىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى تۇرۇشقا ئائىت بىر ۋىدېئونى ھەمبەھىرلىگەنلىكى ئۈچۈن تىك توك ئۇنىڭ ھېسابىنى تاقىۋەتتى چۈنكى بۇ ۋىدېئو تىك توك ئاممىۋى سىياسەت مەسئۇلى مايكل بېككېرمەننىڭ ئېيتقىنىدەك تېررورلۇققا مۇناسىۋەتلىك مەزمۇننى ئېلان قىلماسلىق قائىدىسىگە خىلاپلىق قىلغان جېفرى كېيننىڭ قارىشىچە تىك توك مەسىلىسىدە ئوتتۇرىغا چىققان ۋە خىتاينىڭ دېپىنى چالىدىغان سولچىلار خىتايدا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى ھەرىكەتكە توسقۇنلۇق قىلىۋاتقان ھەتتا ئۇنىڭغا شېرىك بولۇۋاتقان سىياسىي كۈچلەر

ئۇلارنىڭ قىلىدىغان ئىشى ئۇيغۇرلارنىڭ ئىجتىمائىي ئالاقە تورىدىكى ئاۋازىنى ئۆچۈرۈش چەت ئەللىكلەرنىڭ بۇ مەسىلىگە بولغان قىزىقىشى ۋە تەنقىدلىرىنى يوق قىلىش بۇ ناھايىتى قورقۇنچلۇق ئەھۋال تىك توك توغرىسىدىكى ئوچۇق مۇنازىرىلەرنى خىتايغا ئۆچمەنلىك قىلىش دەپ بىلىدىغانلار ئۇيغۇرلارغا قارشى ھۇجۇمنىڭ قاباھەتلىرىنى كۆرەلمەيۋاتقان ئادەملەردۇر تىك توكنى چەكلەشكە توسقۇنلۇق قىلىۋاتقان سولچىلار كەلگۈسىدە غەلىبە قىلالامدۇ؟ جېفرىي كېين بۇنىڭغا جاۋابەن مۇنداق دېدى. مەنچە ئۇلار غەلىبە قىلالمايدۇ. تىك توكنى چەكلەش ئەمەلگە ئېشىش ئالدىدا تۇرۇۋاتىدۇ.
ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرلىكى تىك توكنىڭ ئامېرىكىدىكى تىجارىتىنى سېتىشقا ياكى مەبلىغىنى چېكىندۈرۈشكە بۇيرۇق چۈشۈردى. تىك توك بەلكىم بۇ بۇيرۇقنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئۈچۈن سوتقا ئەرز سۇنۇشى مۇمكىن. دونالد ترامپ دەۋرىدە تىك توك غەلىبە قىلغان ئىدى، ئەمدى غەلىبە قىلالىشى ناتايىن. نۆۋەتتە ئامېرىكىدىكى بىر ياخشى ئەھۋال شۇكى، ئوڭچىلار، يەنى جۇمھۇرىيەتچىلەر بىلەن ئاساسىي ئېقىمدىكى سولچىلار، يەنى دېموكراتلار خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكى مەسىلىسىدە بىرلىككە كەلدى. بىز دەۋاتقان سولچىلار يەنى سوتسىيال ئادالەتچىلەر ناھايىتى ئاز ساندا. نۆۋەتتە تىك توكنىڭ بېشىغا كەلگەن ئىشلارنى ئۆزگەرتىشكە ئۇلارنىڭ كۈچى يەتمەيدۇ.

يەتتىنچى ئاپرېلدىن ئونىنچى ئاپرېلغىچە گېرمانىيە پايتەختى بېرلىندا ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرى ئۈچۈن ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئۆتمۈشكە قايتىش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەنىدى بۇ ھەقتە ئۆتكۈزۈلگەن سۆھبەت پروگراممىمىزنىڭ ئالدىنقى قىسمىدا بۇ پائالىيەتكە قاتناشقان بىر قانچە بالىلار بىلەن ئېلىپ بارغان سۆھبىتىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنغان ئىدۇق. بۈگۈنكى سۆھبىتىمىزدە بولسا ئاشۇ بالىلارنىڭ ئاتا ئانىلىرى، يېتەكچى ئوقۇتقۇچىسى ۋە بۇ پائالىيەتنىڭ تەشكىللىگۈچىلىرىنىڭ مەزكۇر پائالىيەت ھەققىدە نېمىلەرنى دەيدىغانلىقىنى ئاڭلاپ باقايلى.

شۇنداقلا بۇ پائالىيەتتە ئوقۇغۇچىلارغا يېتەكچىلىك قىلغان ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئاتىكەم خانىم ۋە مەزكۇر پائالىيەتنىڭ تەشكىللىگۈچىلىرىدىن ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندىنى تەكلىپ قىلدۇق ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ھەممىڭلار سۆھبىتىمىزگە خوش كەلدىڭلار مېھرىگۈل خانىم سىزنىڭ ئىككى قىزىڭىز بۇ پائالىيەتكە قاتنىشىپتۇ سىزمۇ باشتىن ئاخىرى مۇشۇ پائالىيەتتە بالىلار بىلەن بىللە بوپسىز سىزنىڭ ھېس قىلغانلىرىڭىزنى بىر ئاڭلاپ باققان بولساق. مانا بىر ئانا بولۇش سۈپىتىم بىلەن قاتناشتىم ئۇ پائالىيەتكە. دەسلەپتە مېنىڭ ئەنسىرىگىنىم بۇ بالىلار ھەر يەدىن كەلدى، ھەر قايسى دۆلەتنىڭ تىللىرى ئايرىم ئايرىم بىر بىرى بىلەن كېلىشەلەرمۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەممىسى بىر بىرىدىن ئازلىق بۇ بالىلار كۆزىمىزنىڭ قارىسىدەك چوڭ قىلىۋاتقان ئەمدى ھېلىقى مەنغۇ ئانىسى دادىسى بىللە كەلدۇق ئەمدى ئىككى بالامنىڭكى لېكىن ئانىسى بىلەن دادىسىمۇ يوق يېنىدا تاشتا كەلگەن بالا غېرىبسىنىپ قالامۇ ئاشۇنداق خاس قانداق قىلامىز دەپ باشتا ئەنسىرەپ كەتكەنتىم لېكىن شۇنچىلىك مۇستەقىل بۇ بالىلار ھېچ بىر خىيالىدا يوق ئۇ ئانا دادا دېگەن نەرسە ھەممىسى شۇنداق ئىشتىك چىقىشىپ ئوينىشىپ بىر بىرى بىلەن ئەڭ ئاۋۋال كەلگەن كۈنىلا ئەنگلىيەنىڭ بالىلىرى نورۋېگىيەنىڭ بالىلىرى يەنە قايسى گۇرۇپ ئۈچ گۇرۇپنىڭ بالىلىرى بۇرۇنراق كەپتىكەن ئۇ بالىلارنىڭ ئۇ ئىچىدە ئوت تاغىسى كەممىدى بىزنى نەگە ئاپىرىسىلەر بۈگەن نېمە ئىش قىلىمىز دەپ ئەنە ئاتىكەم يەنى ئەنگلىيەدىن كەلگەن ئوقۇتقۇچى بىلەن مەن بالىلارنى باغچىغا ئاچىقتۇق ئۇ يەردە بىر بىرى بىلەن تونۇشۇپ ئوينىشىپ رەسىملەرگە چۈشۈشۈپ شۇنداق ئىچەكىشىپ كەتتى ئۇيەردىن كېلىپ ئاندىن تاماقتىن بولۇپلا ھەممە بالىلار ئولتۇراپ بىردىن بىردىن ئۆزىنى تونۇشتۇردى ئورنىدىن قوپۇپ بالىلارغا قاراپ ئەسسالامالەيكۇم مېنىڭ ئىسمىم پالانچى ما يەردىن كەلدىم مەن مانچە ياش دېگەن گەپلەر بۇ جەرياندا تېخىمۇ تونۇشتى بىسى بىسى بىلەن ياخشى يېرى ئۇلار ئورۇنلاشتۇرغان چاغدا ھەممە دۆلەتتىن كەلگەن بالىلارنى ياش گۇرۇپپىسىغا ئاساسەن ئارىلاشتۇرۇپ ئورۇنلاشتۇرۇۋېتىپتىچۇ بىر ياتاقتا مەسىلەن ئالتە كارىۋات بولسا ئاشۇ ئالتە بالا چوقۇم ئالتە دۆلەتتىن بىردىن دېگەندەك مەسىلەن ئۇيغۇرىيەنىڭ گۇرۇپپىسىدا نورۋېگىيەدىن ئەنگلىيەدىن فرانسىيەدىن، بېلگىيەدىن بالىلار بار مەسىلەن. ئۇنداق بولغاندىن كېيىن ئۇلار ئورتاق تىلى تەبىئىيلا ئۇيغۇرچە بولىدۇ ئىكەن ناۋادا. ئەمما بالىلار ئىنگلىزچە بىلمىسە. چوڭلار بەك دىققەت قىلىدۇ ئىكەن. ما ئون بەش ياشنىڭ تۆپىدىكىلەر ئامال بار ئۇيغۇرچە سۆزلەشكە تىرىشىدۇ ئىكەن، ئۆزىنىڭ كىملىكىنى ئىپادىلەشكە. ما كىچىك بالىلار ئاداش تاپقانغا خوش بولاپ شۇنچىلىك ھاياجان ئۇ بالىلارنىڭ ئۇ يەردىكى ھالىتىنى كۆرسىڭىز شۇنداق تەسىرلىنىپ كېتىسىز. ھەي بۇ بالىلار ئەسلى مۇشۇنچىلىك ئاداشسىراپ كېتىپتىكىن دەپ ئويلاپ قالدىم. ئاش نەچچە كۈن ئىچىدىلا تونۇشۇپ شۇ قەدەر يېقىن بولاپ كەتتى بەك تەسىرلەندىم بالىنىڭ ئۇ ھالىتىدىن ئەمەلىيەتتە بالىلا ئۆزلۈكىنى بەك سېغىنىپتۇ ئۇيغۇرلۇقىنى بەك سېغىنىپتۇ ئۇيغۇر مىللىتىنى كۆلتۈرنى ئۆزىنىڭ گورپىسى بىلەن بىر بولۇپ ياشاپ بېقىشنى بەك سېغىنىپتۇ دەپ ئويلىدىم بۇ بالىلا بىزدىن ياخشى ئۇسسۇل ئوينايدىكەن مەن شۇنداي چاندىم ئۇسسۇل جەريانىدا شۇنداي چىرايلىق ئۇسسۇل ئوينايدىكەن بۇ بالىلار ھەيران قالدىم.

ھېچنېمە بىلمەيدۇ دەپ ئويلاپ قالىدىغان ئوخشايمىز لېكىن بۇ بالىلىنىڭ بىلىدىغان نەرسىسى مۇشۇ يېشىدا بىزنى نەچچە ھەسسە قاتلايدىكەن بالىلار بەك ئەقىللىقكەن بۇ بالىلار بىز ئويلاپ باقمىغان ۋە بىز كۆرەلمەيدىغان نۇقتىدىن بىر نەرسىلەرنى كۆزىتەلەيدىكەن ۋە ئويلىيالايدىكەن مەن بۇ بالىلىدىن بەك پەخىرلەندىم ھەممىسىدىن ئىشقىلىپ كەلگەن بالىنىڭ ھەممىسى بىر بىرىدىن ئېسىل بىر بىرىدىن ئەقىللىق بىر بىرىدىن سۆيۈملۈك يەنە قاچان كۆرەرمەن دەيمەن بۇ بالىلارنى ئاتىكەم مۇئەللىم سىزنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىڭىز ۋە ئۆزىڭىزنىڭ بالىڭىزمۇ بۇ پائالىيەتكە قاتنىشىپتۇ ئۇلارنىڭ ئىنكاسى قانداقراق بولدى مەن شۇ بالىلارنىڭ ئاتا ئانىسى بىلەن كۆرۈشۈپ تۇرۇۋاتىمەن ئەمدى بالىلارنىڭ ئۆزى بىلەن يۈزمۇ يۈز كۆرۈشمىدىم ئەمما مەن چوڭ ئوغلۇم مەن بىلەن بىللە بارغانتى ئۇنىڭدىن سورايمەن قانداق بولدى خوش بولدۇڭمۇ بارغىنىڭغا دېسەم بەك خوش بولدۇم ئاپا كېلەر قېتىم يەنە بارسام بولامدۇ ئۇكام مۇ بارسا بولامدۇ دەپ سەككىز ياشقا كىرگەن بىر ئىنىسى بارتى، بۇ قېتىم بىزنىڭ ياش چەكلىمىسى بار، ئون ياشتىن يۇقىرى بالىلار دېگەن. شۇڭا ئۇكام مۇ بارالىغان بولسا، ئاشلارنى كۆرەلىگەن بولسا بەك ياخشى پائالىيەت بولدى دەپ ئاغزى ئاغزىغا تەگمەي ماختاپ ئۇكىلىرىغا، دادىسىغا كۆرسىتىپ رەسىملەرنى شۇنداق قىلىۋاتىدۇ. بالىلارنى ئورۇنلاشتۇرۇش ئاسان ئەمەس. كېيىنكى قېتىملىق مۇشۇنداق پائالىيەت بولۇپ قالسا يەنە يېتەكچى بولۇشنى خالامسىز؟ بېرىشنى خالايمەن، بەك ياخشى كۆرۈپ كەلدىم، بارغىنىمغا ھېچ پۇشايمان بولمىدىم، باللىرىممۇ مېنى ئۇنداق ھېلىقى ئەنسىرىتىپ ئۇنداق ئىشلار بولمىدى، لېكىن مەن باشقا بارمىغان ئوقۇتقۇچىلارغىمۇ بۇ پۇرسەتنى بېرىشنى خالايمەن، ئۇلارمۇ كۆرسۇن، ئۇلارمۇ ئاشلاردىن ھۇزۇرلانسۇن دەپ، شۇڭا ئەگەر باشقىلار بېرىشنى خالىمىسا چوقۇم بارىمەن، ئەگەر ئۇلار بېرىشنى خالىسا مەن ئۇلارغا پۇرسەت بېرىشنى خالايمەن. ئابدۇۋەلى ئەپەندى، سىز مۇشۇ پائالىيەتتىن كېيىن نۇرغۇن نەرسىلەرنى ئۆگەنگەنلىكىڭىزنى ئېيتقانتىڭىز، نېمىلەرنى ئۆگەندىڭىز؟ مەن ئۆمرۈمدە تۇغۇلغان كۈن ناخشىسىغا دۇتار تەڭكەش قىلغاننى ئاڭلىماپتىكەنمەن. ئۇ بەك ماڭا بەك سۆيۈملۈك تۇيۇلۇپ كەتتى، بەك ياخشى نېمە قىلدى. ئاندىن بۇ مۇختەر ئابدۇكېرىم جانباز ئەپەندىم قەشقەر خەلق ناخشىلىرىدىن باشلاپ تاكى قۇمۇل خەلق ناخشىلىرىغىچە ھەر قايسى يۇرتنىڭ خەلق ناخشىلىرىنى ئۆزىنىڭ تەلەپپۇزى بويىچە ئورۇنلاپ بەردى. شۇنىڭ بىلەن بالىلار بۇ يۇرتلارنىڭ ئىسمىنى، شۇ يۇرتلارغا دائىر ھېكايىلىرىنى سۆزلەشكە، شۇ يۇرتلارنى چۈشىنىش، بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنىڭكى ھەر قايسى شەھەرلىرىنى، يەرلىك سەنئەتنى، يەرلىك ناخشىلارنى چۈشىنىشتە ناھايىتى مۇھىم بولدى. بۇ مەشرەپ قىسمىنىڭكى قوشۇلۇپ كەتكىنى بەك ئېسىل ئىش بولدى. بالىلار ھەممىسى ئۇسسۇل ئويناپ، بۇنىڭغا بەك قىزغىن قاتناشتى. مەن بۇ تەرىپىدىن بەك خۇش بولدۇم. ئاندىن يەنە بىرسى، ئون بەش ياشلىق بالىلارنىڭ ئىچىدە كۆپىنچىسى بۇ ھېلىقى ئىرقىي قىرغىنچىلىق مۇزېينى. كۆرۈشكەن. ئىككىنچىسى، مەن بۇنىڭ بالىلارنىڭ بۇنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن سېلىشتۇرىدىغانلىقىنى قەتئىي ئويلىماپتىكەنمەن. بالىلار بۇنى سېلىشتۇرۇپ ماڭا دەپ بەردى، ماڭا ئۆگەتتى بۇ نەرسىلەرنى دەيدۇ. دەسلەپتە مۇشۇنداق ھېلىقى يەھۇدىيلارنى نامراتلىقتا قالدۇرۇپتىكەن. نامراتلىقتا قالدۇرۇپ بۇلارنى نامراتلار مەھەللىسىگە قاماپتىكەن دەپ ئۇيغۇر مەھەللىلىرىنى نېمىنىڭ ئىچىگە ئالغان، تورنىڭ ئىچىگە ئالغان. خىتايلار ۋاڭگېخۇا گۈەنلى دەپ باشتا نېمىنى بۇ پۈتۈن ئۇيغۇر مەھەللىلىرىنى تورنىڭ ئىچىگە ئېلىپ ئۇنىڭغا بىر ئىشىك بېكىتىپ مۇنداق قىلغانىدىچۇ. شۇڭا بالىلار ئۇنىڭغا سېلىشتۇرۇپتۇ. ئۇلارنىڭ يەنە بىر مەندىن سورىغىنى، بۇ يەھۇدىيلار ئەينى ۋاقىتتا بالىلىرى بىلەن تۇرۇپتىكەن دەيدۇ. بۇ ھېلىقى ئۇ بالىلارنىڭكى ۋە ئائىلىنىڭكى پىسخىكا جەھەتتىن بىر بىرىنى يۆلەپ، قوللاپ، شۇ جاپالاردىن ئۆتۈپ كېتىشىگە پايدىسى بولغانىكەن. بىزنىڭ بۇ ئائىلە بىلەن بالىلارنى پۈتۈنلەي ئايرىۋەتتى. بۇ ئۇيغۇرلارغا روھىي جەھەتتىن بەك بېسىم بولدى. دېگەن نەرسىنى دېدى ئەمدى. بۇنى ئويلىمىغانتىم بۇ نەرسىنى. كۆرەپ بولغاندىن كېيىن بۇنى مەن ئۆزەم چۈشەندۈرىمەن دەپ ئويلىغانتىم ئەسلى لاگېرلارنىڭ يەھۇدىيلارنىڭ قانداق لاگېرغا كىرگەنلىكى. يەھۇدىي لاگېرلىرى بىلەن ئۇيغۇر لاگېرلىرىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بۇ ئوخشاشلىق بۇلارنى مەن ئۇ بالىلارنى بىر بىرىگە سېلىشتۇرۇپ چۈشىنىدۇ دەپ ئويلىماپتىكەنمەن. شۇڭا بۇ بالىلار ماڭا بۇ دەرسنى بەردى. ئۈچىنچى ئويلىغىنىم بالىلارنى بىز ھېلىقى بەك باشقۇرۇپ كېتەمىزمىكىن دەپ ئويلاپتىكەنمەن. بالىلارنىڭ مۇستەقىللىق تۇيغۇسى ناھايىتى كۈچلۈككەن. ئاندىن ئىككىنچىسى ئۇلار مۇستەقىللىقتىن ھۇزۇر ئالىدىكەن.
ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا مۇشۇ خىلدىكى كېيىنكى قېتىملىق پائالىيتىڭلار ھەققىدە ئۇچۇر بەرگەن بولسىڭىز كېلەر قېتىم كۈزدە قىلايلىمىكىن دەۋاتىمەن ئون بىرىنچى ئايلارغا توغرا كېلىدۇ ئورنى يەنە بېرلىندا بولۇشى مۇمكىن ماۋۇ لوندون بىلەن پارىژ تالىشىۋاتىدۇ بىزمۇ قىلساق دەپ بۇنىڭ شەرتى شۇ بىز ھېلىقى ئېلاننى چىقارغاندىن كېيىن تۇيۇقسىزلا نېمە ھېلىقى تېلېفونلار جىق كېلىپ كەتتى دۇنيانىڭ ھەممە يېرىدىن ئۇنداق بولغاندىن كېيىن بىز شۇ نېمە قىلدۇق بىرسى ۋاقىتنى قىسقا قىلدۇق لېكىن شۇ كۈنى توشاپ كەتتى ئۇ نەرسە كىم ئالدىن تىزىملاتسا شۇنى بىرىنچى ئورۇنغا تىزدۇق ئاندىن شاللاش توغرا كەلگەن چاغدا ئانا تىل مەكتەپكە بارغان بارمىغانلىقىنى ئۆلچەم قىلدى. بىرىنچى قېتىم دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تەتقىقات مەركىزى بۇنى قىلىپ بەردى. بۇندىن كېيىنكى پائالىيەتلەردە ئاتا ئانىلار ئۆزى پۇل چىقارسا ئۆزى مەبلەغ ئاجراتسا ياخشىراق بولىدىكەن بۇنىڭ سەۋەبى مۇنداق مۇشۇنىڭكى قىممىتىنى تېخىمۇ ئاشۇرۇش ئۈچۈن كىشىلەرنى تېخىمۇ ئۆزىنىڭ سەپىرىگە، ئۆزىنىڭ بالىسىغا، ئۆزىنىڭ بالىسىنىڭكى مائارىپىغا تېخىمۇ ئىگە بولىدىغان بىر ئادەت يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن ئاتا ئانىلار بۇندىن كېيىن ئۆزى كۆتەرسۇن دېگەن تۇيغۇغا كەلدىم.
زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغانلىقىڭلار ئۈچۈن ھەممىڭلارغا كۆپتىن كۆپ رەھمەت. خەلقئارا داڭلىق شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلىرى داۋاملىق ئاشكارا بولماقتا ئىكەن. گېرمانىيە تاراتقۇلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، يېقىندا گېرمانىيەنىڭ ئاودى، بىئېمدەبليۇ، مېرسېدېس قاتارلىق بىر قىسىم داڭلىق ماشىنا شىركەتلىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدە ئىشلەپچىقىرىلغان ماشىنا زاپچاسلىرىنى ئىشلەتكەنلىكى سەۋەبلىك ئاگاھلاندۇرۇلغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىزلەر. گېرمانىيەنىڭ فرانكفورت شەھىرىدە نەشردىن چىقىدىغان، فرانكفورت ئوبزورلىرى ناملىق كۈندىلىك گېزىت ئون ئىككىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان ئاۋدىي، بىئېمۋې، مېرسېدېس. مۇتەخەسسىسلەر خىتاينىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ بۇ ئاپتوموبىللارغا يوشۇرۇنغانلىقىنى ئاگاھلاندۇردى ناملىق ماقالىدا تىلغا ئېلىنىشىچە، خىتايدا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىلماي تۇرۇپ ئىشلەپچىقىرىلغان ئاپتوموبىل يوق ئىكەن. غەربنىڭ سودىگەرلىرى بۇنىڭ تەسىرىگە بىۋاسىتە ئۇچرايدىكەن. ماقالىدا بايان قىلىنىشىچە، بۇ خۇسۇستىكى دوكلاتنى ئەنگلىيەدىكى بىر تەتقىقات ئورنى ھازىرلىغان بولۇپ، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىدە پايدىلىنىش ئۈچۈن دوكلاتنى ياۋروپا ئىتتىپاقىغا تاپشۇرۇشتىن ئىلگىرى ئۇنى بەشىنچى ئاپرېل خىتاينىڭ چاينا تابلېدا ئېلان قىلغان ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ خىتايدىكى ئاپتوموبىلنىڭ تەمىنلەش زەنجىرى ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ناملىق بۇ دوكلاتتا نۇرغۇنلىغان ئاپتوموبىل سودىگەرلىرىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكتىن ياكى مەھبۇسلار ۋە جازا لاگېرلىرىدىكى تۇتقۇنلار ئىشلەپچىقارغان ئاپتوموبىل زاپچاسلىرىدىن پايدىلىنىدىغانلىقى يورۇتۇپ بېرىلگەن. ماقالىدا تەسۋىرلىنىشىچە، خىتاي ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئىنكار قىلىۋاتقان غەربتىكى مۇتەخەسسىسلەر تەمىنلەش زەنجىرىگە يوشۇرۇنغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئېنىقلاشتا زور قىيىنچىلىقلارغا دۇچ كېلىۋاتقان ئەھۋال ئاستىدا، ئەنگلىيەلىك تەتقىقاتچىلار بۇ مەسىلىدىن بىر نەتىجە يارىتىش ئۈچۈن ئىزدىنىشنىڭ باشقا بىر چارىسىگە مۇراجىئەت قىلغان. يەنى ئۇلار ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىنىڭ ئىزلىرىنى تېپىش قىيىن بولغان تەمىنلەش زەنجىرىدىن ئىزدەشنىڭ ئورنىغا ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىنىڭ قان تەرلىرى سىڭگەن خام ئەشيالاردىن ئاختۇرۇش يولىنى تاللىغان ۋە بۇنىڭدىن ناھايتى مۇھىم بولغان ئۇچۇرلارغا ئېرىشكەن. ماقالىدا مۇنداق ئىزاھلايدۇ، بىر دانە ئاپتوموبىل ئوتتۇز مىڭ تال زاپچاس بىلەن پۈتىدۇ. ئەگەر سىز قىممەت زەنجىرى ۋە تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ھەرقايسى باسقۇچلىرىغا نەزەر سالسىڭىز، بۇ زاپچاسلارغا ئون سەككىز مىڭدىن ئارتۇق شىركەتنىڭ چېتىلغانلىقىنى كۆرىسىز. تەمىنلەش زەنجىرىدە ئىز قوغلاپ ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئېنىقلاش قىيىن. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى دۇنيادا ئىشلەپچىقىرىلغان ئاليۇمىننىڭ ئومۇمىي مىقدارى ئاتمىش يەتتە مىليون توننا بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە خىتايدا ئىشلەپچىقىرىلغىنى ئوتتۇز توققۇز مىليون توننا. بۇنىڭ سەككىز مىليون توننىسى بولسا شىنجاڭدا ئىشلەپچىقىرىلغان. بۇ دېگەنلىك، ئۇيغۇرلار دۇنيانىڭ ئون ئىككى پىرسەنت ئاليۇمىنغا بولغان ئېھتىياجىنى قامدايدۇ دېگەنلىكتۇر. ماقالىدا ئۇيغۇر رايونىدا ئەلا سۈپەتلىك ئاليۇمىن ئىشلەپچىقىرىدىغان خەلقئارالىق سەككىز چوڭ شىركەت بارلىقى، ماشىنا زاپچاسلىرى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان پولات مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى بىرىنچى ئاۋغۇست پولات تۆمۈر شىركىتى، يەنى باگاڭ دەپ ئاتالغان پولات تاۋلاش زاۋۇتىدا ئىشلەپچىقىرىلىدىغانلىقى، بۇ يەردە ئۇيغۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق تۆت مىڭ بەش يۈز سەكسەن بىر نەپەر ئازسانلىق مىللەتنىڭ خىزمەت قىلىدىغانلىقى، ئۇلارغا بىر بۆلەك خىتايلار قوشماق تۇغقان قىلىپ چاپلىنىپ، ئۇلارنىڭ مەدەنىيىتى ۋە كىملىكىنى خورىتىۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ماقالىدا يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ يەرلىرىنى ھەقسىز مۇسادىرە قىلىپ، قىممەتلىك مىللىي قۇرۇلۇشلىرىنى ۋەيران قىلىپ كەلگەن ئۈرۈمچىدىكى رەڭلىك مېتال ئىدارىسى دېگەن ئورگاننىڭ، خىتايدىكى ماشىنا زاپچاسلىرىنى مىس قاتارلىق مېتاللار بىلەن تەمىنلەيدىغان ئاساسلىق ئورۇن ئىكەنلىكى، بۇنىڭمۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلىدىغانلىقى ئەسكەرتىلگەن. بۇنىڭدىن باشقا، ئاپتوموبىل ئۈچۈن زۆرۈر بولغان نۇرغۇنلىغان خام ئەشيالارنىڭ ئۇيغۇرلار رايونىدىن چىقىدىغانلىقى ۋە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا ئاز دېگەندە سەكسەن مىڭ ئۇيغۇرنىڭ خىتاي ئۆلكىلىرىگە ئاپىرىلىپ، مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنغانلىقى، نۇرغۇنلىغان ماشىنا زاپچاسلىرىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىنىڭ مەھسۇلى ئىكەنلىكى مىساللىرى بىلەن تەسۋىرلەنگەن. ئاپتوموبىللارغا ئىشلىتىلىۋاتقان باتارېيەلەر ۋە چاقلارغا ئىشلىتىلىۋاتقان بالونلىرىنىڭ ئاساسلىق خام ئەشياسىنىڭ ئۇيغۇرلار رايونى ئىكەنلىكى تىلغا ئېلىنغان. فولكسۋاگېن، فورد، ئاۋدى، ھوندا، نىسسان، جىپ، خيۇنداي، بىئېمۋې قاتارلىق نۇرغۇنلىغان داڭلىق ماركىلىق ئاپتوموبىللارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان چېتىشلىقى يۇقىرىقىدەك پاكىتلار بىلەن ئەتراپلىق بايان قىلىنغان. نورۋېگىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى بەختىيار ئۆمەر ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ئامېرىكا، ئەنگلىيە ۋە كانادادىن باشقا دۆلەتلەر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىسىنى ئېغىزدا تىلغا ئېلىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمەلىي قەدەم باسىدىغان باسقۇچقا كىرمىگەن. بۇنىڭدىكى ئاساسلىق سەۋەب خىتاينىڭ خام ئەشياسىغا بېقىنىپ قالغانلىقى ئىكەن. ھازىر قارايدىغان بولساق، ئامېرىكا، كانادا، ئەنگلىيەگە ئوخشاش بىر نەچچىلا دۆلەتتىن باشقا رايونلاردا ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكى، مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارىتا ھېچقانداق بىر ئۈنۈملۈك تەدبىر ئېلىنمىغان. ياۋروپانى مىسالغا ئالساقمۇ ياۋروپا ئىتتىپاقىدىمۇ بۇنداق بىر ئەمەلىي بىر قەدەم ھازىرغىچە بېسىلمىدى دەپ ئېيتىشقا بولىدۇ. بۇ پەقەت بىر قىسىم ئورۇنلاردا دېيىلىۋاتقان بولسىمۇ بۇنىڭغا ھېچقانداق بىر ئەمەلىي بىر ھەرىكەت يوق. بۇنىڭدىكى سەۋەب نېمە شۇ خىتاينىڭكى مېلىغا تايىنىپ قالغان. يەنى مالنى باشقا يەردىن كىرگۈزۈش ئىمكانىيىتى يوق. ئۇ سۆزىدە گېرمانىيە ۋە فىرانسىيە رەھبەرلىرىنىڭ يەنىلا خىتاي بىلەن بولغان ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتكە داۋاملىق ئېتىبار بېرىش سىياسىتى يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ساھەدە قىلىدىغان ئىشلىرىنىڭ يەنىلا كۆپلۈكىنى تىلغا ئالدى. گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى پەرھات مۇھەممىدى ئەپەندىمۇ بۇ ھەقتە قاراشلىرىنى ئىپادە قىلىپ ئۆتتى. تېخى يېقىندىلا بۇ خىتاينى زىيارەت قىلىپ قايتىپ كەلگەن ياۋروپا كومىسسىيونىنىڭكى رەئىسى بۇ ئۇرسۇلا فون دېر لەيېن خانىم ئۇزۇن يىلدىن بۇيان خىتاي بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقى ئوتتۇرىسىدا مۇزاكىرە باسقۇچىدا تۇرۇۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتىنىڭ قاتتىق قارشىلىقىغا ئۇچراپ كەلگەن بۇ ياۋروپا ئىتتىپاقى بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى مەبلەغ سېلىش كېلىشىمىنىڭكى پۈتۈنلەي توختىتىلغانلىقىنى جاكارلىدى بىر قانچە كۈن بۇرۇن بۇمۇ بىر يېڭى بىر يۈزلىنىش چۈنكى توختىشىغا سەۋەبچى بولغان ئامىلمۇ يەنە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە مۇناسىۋەتلىكتى. ماقالىنىڭ شىنجاڭ ئاللىقاچان ئاپتوموبىل گۇرۇھىغا ئايلىنىپ بولغان ناملىق بۆلىكىدە مۇنداق جۈملىلەرگە ئورۇن بەرگەن، بۇ ساھەدىكى تەرەققىيات ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى باشلانغان، ئۆز ۋاقتىدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىقتىساد كومىتېتى كەلگۈسىدە شىنجاڭنى ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىشتىكى مۇھىم بىر غەربىي رايون قىلىپ تەرەققىي قىلدۇرۇش قارارىنى ئالغان. رايوننىڭ يىراقلىقى سەۋەبىدىن ھۆكۈمەت شىركەتلىرىگە قارىتا رىغبەتلەندۈرۈش تەدبىرلىرىنى قوللانغان. مەسىلەن، ئىجارىنى كۆتۈرۈۋېتىش، تولۇقلىما ۋە ئاساسىي ئۇل ئەسلىھەلەر بىلەن تەمىنلەش دېگەندەك. ئاپتونوم رايوننىڭ مەركىزى ئۈرۈمچىدە ئاپتوموبىل شىركەتلىرىگە قارىتا سەكسەن يەتتە خىل ئېتىبار بېرىش سىياسىتى يولغا قويۇلغان. خىتاينىڭ يۇقىرىقى ئېتىبار بېرىش سىياسەتلىرىنىڭ ئىچىدىن شىركەتلەرنى ئەرزان ئەمگەك كۈچى بىلەن تەمىنلەش ۋەدىسىمۇ ئورۇن ئالغان بولۇپ، بۇ ۋەدىنى ھۆكۈمەت ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇرغان. ماقالىدا بۇ مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ تۆت خىل ئۇسۇلدا ئىجرا قىلىنىۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بىرىنچىسى، مەھبۇسلار ئەمگىكى. مەھبۇسلار ئاساسلىقى پاختا تېرىشقا سېلىنىدۇ. ئىككىنچى، تۇتقۇنلار لاگېرى. جازا لاگېرلىرىدىكى ئۇيغۇر تۇتقۇنلار لاگېر ئىچىدىكى ياكى ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى زاۋۇتلاردا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىدۇ. ئۈچىنچىسى، يۆتكەش. خىتاي ھۆكۈمىتى دۆلەتنىڭ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ئاپپاراتلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى خىتاينىڭ ھەرقايسى ئۆلكىلىرىدىكى يېزا ئىگىلىك مەيدانلىرى ۋە زاۋۇتلىرىغا يۆتكەپ ئاپىرىپ مەجبۇرىي ئەمگەككە سالىدۇ. تۆتىنچىسى، دۆلەتلىك يىغىۋېلىش. كۆپىنچىسى يېزىلاردىكى نامراتلاردىن تەشكىل تاپقان ئاتالمىش ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرى دۆلەت تەرىپىدىن يىغىۋېلىنىپ، پەسىللىك مەجبۇرىي ئەمگەكلەرگە سېلىنىدۇ. بەختىيار ئۆمەر ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، غەرب دۆلەتلىرى خام ئەشيادا خىتايغا بېقىنىپ قېلىش، ئۆز مەنپەئەتلىرى سەۋەبلىك قۇلاق يوپۇرۇۋېلىش، نېمە قىلىشىنى بىلمەسلىكتەك سەۋەبلەر بىلەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارتا تەدبىر قوللىنىشقا ئاجىز كەلمەكتىكەن. بىرسى مۇشۇ خىتايغا خىتاينىڭ مېلىغا بېقىنىپ قېلىش، ئىككىنچىسى، مەنپەئەت مۇناسىۋىتى بولغانلىقى ئۈچۈن كۆزنى جۇمۇۋېلىش، كۆمەسكە سېلىش، ئۈچىنچىسى، بۇ نۇقتىلاردىن ھالقىپ ئۆتكەن تەقدىردىمۇ نېمە قىلىشنى بىلمەسلىك. ماقالىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلمىغان ئاپتوموبىل زاۋۇتلىرىنىڭ مەۋجۇت ئەمەسلىكى تەكىتلەنگەن بولۇپ، دۇنيانىڭ ھەرقايسى ئەللىرىدىكى داڭلىق ماركىلىق ئاپتوموبىل سودىگەرلىرى بۇ ئىشنىڭ ئاقىۋىتى توغرىلىق قاتتىق ئاگاھلاندۇرۇلغان. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! دۇنيادىكى نۇرغۇنلىغان داڭلىق ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلىدىغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.